ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຖັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ
ກ່ຽວກັບທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕເລຍຈະໃຫ້ມີການສອບເສັງພາສາອັງກິດ ສຳລັບຄົນໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕເລຍຢ່າງຖາວອນໃນຖານເປັນ ຫຼື ຈະເປັນຄູ່ຄອງຂອງຄົນໃນປະ ເທດອົດສະເຕເລຍ ແມ່ນວ່າຖືກປະນາມໂຈມຕີແລ້ວບັດນີ້ ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ Morrison-McCormack ຟ້າວຟັ່ງໄປໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈແກ່ຄົນທີ່ຈະນຳເອົາຄູ່ຄອງເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະເຕເລຍ ວ່າລັດຖະບານອົດສ ະຕາເລຍຈະບໍ່ຂວາງກັ້ນຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕາເລຍ ເມື່ອເສັງຕົກພາສາອັງກິດແລ້ວ ລັດຖະບານກະທຳເຊັ່ນນີ້ຂຶ້ນ ເມື່ອສັງຄົມຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາເ ລຍຢ່າງຖາວອນ ຄືຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳອົດສະຕາເລຍ ຕິຕຽນ ວິພາກວິຈານ ປະນາມໂຈມຕີລະບົບການນັ້ນ ທີ່ຖືກັນວ່າເປັນນະໂຍບາຍທີ່ນຳເອົາອົດສະຕຣາເລຍຫັນກັບຄືນໄປຍັງນະໂຍບາຍ White Australian ຂອງ ອະດີດ ໃນນະໂຍບາຍ White Australian ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດມີຄວາມຍາກຊາມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ຄືເກືອບໆເຖິງຂັ້ນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ ໃນປະມານທ້າຍສະໄໝ 70 ລັດຖະບານເລເບີອົດສະຕາເລ ຍລົບລ້າງ White Australian Policy ຖິ້ມ ອັນເປັນການເຮັດໃຫ້ອົດສະຕາເລຍກັບກາຍເປັນປະເທດນານາວັດທະນະທຳ ທີ່ເຫັນກັນຢູ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ຍານາງ ແຊລຊີ ຊົງກາ ມັກຮັກກັບ ແຈນເຊ ທີ່ເປັນຜົວຂອງຍານາງໃນເວລານີ້ ຄວາ ມມັກຮັກກັນນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2017 ໃນໄລຍະທີ່ຍານາງໄປທ່ຽວໄປຫຼິ້ນໃນປະເທດອິນເດຍ ທັງສອງນັ້ນໄດ້ລູກນຳກັນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍອ່ອນຢູ່ຄື baby ແຕ່ທັງສອງກໍຍັງລໍຄອຍວ່າໃນວັນໜຶ່ງຂ້າງໜ້າ

ໃນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຈະເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ໂດຍການຮູ້ວ່າເມື່ອໃດວີຊາຂອງພວກຍານາງຈະຖືກມອບໃຫ້ ແມ່ນວ່າມັນເປັນຕາໜ້າຢ້ານກົວພໍແລ້ວ ຈາກແຕ່ປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ຈະ ມີກົດເກນໃໝ່ເພີ່ມໃສ່ການຮ້ອງຂໍເອົາ Partner Visa ຄືວີຊາການເປັນຄູ່ກັນ ເພື່ອເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງ ຊອນກາ ເວົ້າອີກວ່າ

ກົດເກນ ຫຼື ຫຼັກການໃໝ່ ຫຼືວ່ານະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ Liberal ປະສົມ National Party ອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ທີ່ຖືກປະກາດອອກມາໃນງົບປະມານອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນຫວ່າງວັນທີ 6 ຕຸລາແລ້ວນີ້ ບໍ່ມີລາ ຍລະອຽດຫຍັງ ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂຶ້ນວ່າ ຄູ່ຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ອາດຖືກຂວາງກັ້ນຈາກການຈະເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ພາ ສາອັງກິດ ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020 ແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍອອກມາແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຮ້ອງຂໍບໍ່ສາມາດໄດ້ພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ການໄດ້ ຕົວຢ່າງ ສອບເສັງຕົກຂໍ້ສອບເສັງ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮ່ຳຮຽນພາສາອັງກິດ ນັ້ນແມ່ນຮຽນພາສາອັງກິດໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງເຖິງ 500 ຊົ່ວໂມງ

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ພາສາອັງກິດ ມັນກໍຈະຍາກຊາທີ່ຈະໄດ້ວຽກເຮັດ ມັນຍາກຊາທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮັບເອົາໂອກາດຂອງທຸກຮູບແບບຂອງສັງຄົມອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້ ແລະ ແນ່ນອນ ມັນເຮັດໃ ຫ້ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງມີຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມ ທີ່ຈະຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າອາດບໍ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການສື່ສານກັນ

ນີ້ແມ່ນລັດຖະມົນຕີກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ພະຍາຍາມໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບວ່າຫຍັງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ທີ່ເປັນວິທີການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນແທ້ໆ ນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະ ບານ Liberal ປະສົມ National Party ອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ກໍຖືກວິພາກວິຈານປະນາມໂຈມຕີໂດຍ Abul Rizvi ດ້ວຍ ທ່ານ

ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນ migrant ໃຫ້ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ ແຕ່ເພື່ອກະທຳເຊັ່ນນີ້ໃນຖານເຮັດໃຫ້ເປັນກົດເກນກ່ຽວກັບວີຊາ ສຳລັບ Partner Visa ວີຊາຄູ່ຊີວິດ ແມ່ນທ່ານເຫັນວ່າມັນເປັນ ໜ້າເບື່ອໜ່າຍນຳ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງຢ່າງຖາວອນ Neha Madhok ໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ Democracy in Colour

ຖ້າຫາກເຮົາມາຈາກພື້ນຖານທີ່ບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ ເຮົາຕ້ອງກະໂດດຂ້າມຜ່າຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນທີ່ຄົນຜິວຂາວຈະບໍ່ໄດ້ໂດດຜ່າຜ່ານມັນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ການຕ້ອງການໃຫ້ປາກເວົ້າ ພາສາອັງກິດຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຕ້ອງຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຫຼາຍສິບພັນລ້ານໂດລາ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍໄດ້ພາສາອັງກິດຫຼາຍປານໃດ ໃນຕອນມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍໃໝ່ໆ ກະທັ້ງຄົນສັນຊາດລາວຄົນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ພາສາອັງກິດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ຄຳດຽວ ໃນຕອນມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃໝ່ໆ ແມ່ນວ່າພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລ້ວ ໃນຖານຖືກປະກັນເປັນອົບພະຍົກມາໃນທ້າຍສະໄໝ 70 ຫຼື 80 ແມ່ນວ່າກໍຍັງຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ດີເປັນພິເສດທີ່ສຸດ ຈົນວ່າເປັນເສດຖີ ແລະ ເຄຫາສະຖານຫຼາຍຫົນແຫ່ງໃນຂົງແຂ ວງ Fairfield ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນທ່ານປຸກສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອການຄ້າການຂາຍ SBS Radio Lao